ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າ ທ້າວສັນຍາ

ແລະ ອາຈານສິງຫາ ກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາໄດ້ຊົມ ໄດ້ຟັງການໂຄສະນາເລື່ອງອາຫານ ຫຼື ນົມທີ່ເສີມແຄວຊຽມ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍ ແລະ ກະດູກແຂງແຮງຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະມີຄົນຈຳນວນບໍ່ນ້ອຍເປັນຫ່ວງເລື່ອງກະດູກຜ່ອຍ ໂດຍ ສະເພາະທ່ານຍິງທັງຫຼາຍ ວິທີດຽວທີ່ຈະຮູ້ວ່າກະດູກຂອງທ່ານຜ່ອຍຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄປຫາທ່ານໝໍເພື່ອກວດກາເບິ່ງ ທ່ານໝໍຈະສ່ອງກະດູກ ແລະ ສາມາດບອກໄດ້ວ່າກະດູກເລີ່ມຜ່ອຍ ຫຼື ຜ່ອຍແລ້ວ ມີຫຼາຍສາເ ຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ແຄວຊຽມລະລາຍໄປຈາກກະດູກ ແລະ ແຂ້ວຂອງຄົນເຮົາໄດ້ ແຄວຊຽມເປັນທາດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນກະດູກ ແລະ ແຂ້ວ ເຮັດໃຫ້ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວແຂງແຮງ ແຄວຊຽມຈຳນວນໜຶ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເລືອ ດແຂງໂຕເມື່ອໄດ້ຮັບບາດແຜ ແຄວຊຽມຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີ້ນມີພະລັງ ເມື່ອຂາດແຄວຊຽມຈະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນປັ້ນ ແລະ ແຄວຊຽມຍັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງກົດອາຊິດໃນຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາອີກ ດ້ວຍ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄວຊຽມ ແມ່ນເກີດຈາກການກິນອາຫານທີ່ມີໂປຣຕີນຫຼາຍເກີນໄປ ເພາະໂປຣຕີນເປັນອາຫານທີ່ມີຄວາມເປັນກົດ ເມື່ອກິນເຂົ້າໄປຫຼາຍ ເລືອດຈະມີຄວາມເປັນ ກົດສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ດັ່ງນັ້ນ ຮ່າງກາຍຈຶ່ງຕ້ອງດູດເອົາແຄວຊຽມຈາກອາຫານທີ່ເຮົາກິນລົງໄປນັ້ນ ເພື່ອຫຼຸດສະພາບຄວາມເປັນກົດ ແຕ່ຖ້າແຄວຊຽມທີ່ໄດ້ຈາກອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງ ກາຍກໍຈະດູດຈະດຶງເອົາແຄວຊຽມຈາກກະດູກມາໃຊ້ ຖ້າອາການນີ້ເກີດຂຶ້ນເປັນເວລາດົນນານ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມໜາຂອງກະດູກຫຼຸດລົງໄດ້ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ກະດູກຜ່ອຍ ທ່ານຜູ້ຟັງ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ນິຍົມຈຳພວ ກນ້ຳອັດລົມ ໂຊດາ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ປະສົມສານເຄມີ ມີຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສູນເສຍແຄວຊຽມ ແລະ ເນື່ອງຈາກວ່າເຄື່ອງດື່ມເຫຼົ່ານີ້ມີກົດຫຼາຍຊະນິດປະສົມຢູ່ ເຊັ່ນ ກົດໂຟສຟໍຣິກ ເປັນຕົ້ນ ກ ານດື່ມນ້ຳຊາ ກາເຟ ແລະ ເຫຼົ້າເບຍ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊຶມແຄວຊຽມຂອງຮ່າງກາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກນີ້ ຮໍໂມນເພດ ກໍມີຜົນຕໍ່ການດູດຊຶມ ແລະ ຮັກສາປະລິມານແຄວຊຽມໃນກະດູກອີກດ້ວຍ ຮໍໂມນເ ຫຼົ່ານີ້ ຈະຫຼຸດລົງເມື່ອຄົນເຮົາມີອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບແຄວຊຽມໃນກະດູກຫຼຸດລົງ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ກະດູກບາງ ແລະ ແຕກຫັກງ່າຍ ເຮົາຈະສັງເກດເຫັນວ່າຄົນເຖົ້າມີອາການແບບນີ້ຍ້ອນກະດູກບາງ ສ ຳລັບຄົນທີ່ມີຄວາມຕຶງຄຽດສູງ ຮ່າງກາຍຈະສູນເສຍປະລິມານແຄວຊຽມຫຼາຍຂຶ້ນຄືກັນ ຄົນທົ່ວໄປ ເມື່ອອາຍຸຜ່ານໄວກາງຄົນໄປແລ້ວ ກະດູກຈະບໍ່ແຂງແຮງຄືເກົ່າ ແຕ່ສຳລັບພີ່ນ້ອງຊາວນາຊາວສວນທີ່ໃຊ້ກ ຳລັງໃນການເຮັດວຽກຕະຫຼອດເວລາ ຈະບໍ່ມີບັນຫາໃນການອອກກຳລັງກາຍເທົ່າໃດ ກະດູກ ແລະ ແຂ້ວກໍຈະແຂງແຮງ ສ່ວນຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ກັບໂຕະ ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍ ຄວນຫາເວລາອອກກ ຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ເພາະການອອກກຳລັງກາຍຈະຊ່ວຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຮ່າງກາຍເກັບສະສົມແຄວຊຽມໃນກະດູກຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ ການສະສົມແຄວຊຽມຈະຫຼຸດລົງ ແລະ ສ້າງບັນຫາໃຫ້ ແກ່ຮ່າງກາຍໄດ້ ແຕ່ຖ້າອອກກຳລັງກາຍຫຼາຍເກີນໄປກໍມີຜົນເສຍຄືກັນ ຈາກການສຳຫຼວດພົບວ່າ ນັກແລ່ນມາລາທອນຍິງເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນໝົດກ່ອນປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຂາດຮອກໂມນເອສໂຕຣ ເຈນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສູນເສຍແຄວຊຽມໄວຂຶ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ຄົນທຸກເພດທຸກໄວຈຶ່ງຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເໝາະສົມ ເພາະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເປັນກະດູກຜ່ອຍໄດ້ດີ ຄົນທີ່ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີຈ ະມີກະດູກທີ່ແຂງແຮງ ສາເຫດຂອງກະດູກເສື່ອມອີກສາເຫດໜຶ່ງກໍຄື ການສູບຢາ ການດື່ມເຫຼົ້າ ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມປະສົມສານຄາເຟອິນ ແລະ ຢາບາງຊະນິດກໍເຮັດໃຫ້ກະດູກເສື່ອມໄດ້ຄືກັນ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງເຄີ ຍໄດ້ຍິນວ່າ ການກິນປາຕົວນ້ອຍພ້ອມທັງກະດູກ ແລະ ການດື່ມນົມຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບແຄວຊຽມສູງ ສຳລັບນົມນັ້ນເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແຄວຊຽມສູງ ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດດູດຊຶມແຄວຊຽມທີ່ມີຢູ່ໃ ນນົມນັ້ນໄດ້ທັງໝົດ ມີການສຶກສາພົບວ່າ ປະລິມານ 60 ສ່ວນຮ້ອຍຫາ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແຄວຊຽມຖືກຂັບຖ່າຍອອກຈາກຮ່າງກາຍ ສະນັ້ນ ການດື່ມນົມຫຼາຍຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບ ເພາະການດູດຊຶມແຄວຊຽມຂຶ້ນຢູ່ກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ນອກຈາກນີ້ ວິຕາມິນດີ ມີສ່ວນສຳຄັນໃນການດູດຊຶມແຄວຊຽມຂອງຮ່າງກາຍ ການໄດ້ຮັບແສງແດດໃນຕອນເຊົ້າ ກໍຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ ນອກຈາກນີ້ ສະພາບຄວ າມເປັນກົດໃນກະເພາະອາຫານ ແລະ ລຳໄສ້ກໍມີສ່ວນສຳຄັນ ຖ້າກະເພາະມີຄວາມເປັນກົດຕ່ຳເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມແຄວຊຽມຫຼຸດລົງ ເຊັ່ນ ອາຫານຈຳພວກໄຂມັນສູງ ຫຼື ມີສານຟົສຟໍຣັດສູງ ເຮັດໃ ຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ໄດ້ຮັບແຄວຊຽມຕາມທີ່ຄວນຈະໄດ້ຮັບ ອາຫານຈຳພວກຜັກສີຂຽວ ພືດທີ່ມີໃຍ ແລະ ໝາກໄມ້ສົ້ມຊະນິດຕ່າງໆ ມີແຄວຊຽມຫຼາຍ ອາຫານເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດູດຊຶມແຄວຊຽມ ແຕ່ຊ່ວຍສົ່ງເ ສີມປະສິດທິພາບຂອງການດູດຊຶມແຄວຊຽມໃຫ້ດີຂຶ້ນ ຢ່າລືມວ່າ ຢາກໃຫ້ກະດູກແຂງແຮງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບແຄວຊຽມທີ່ພຽງພໍ ເອົາລະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມາຮອດຕອນນີ້ ເວລາຂອງເຮົາກໍໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັ ບຟັງລາຍການຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ
ທ່ານ ສັນຕິໄຊ ໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້ າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິທີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິທີແຫ່ງຊີວິດ

ຫຼື ອີເມວມາກໍໄດ້ lao@awr.org lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ຊວນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຂ່າວຄາວກ່ຽວກັບນ້ຳແຂງທີ່ຂົ້ວໂລກເລີ່ມລະລາຍຫາຍໄປ ນ້ຳແຂງທີ່ມີພື້ນທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ເທົ່າກັບລັດໜຶ່ງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ ນ້ຳຈະຖ້ວມຕ າມຊາຍຝັ່ງຂອງເມືອງຕ່າງໆໃນທຸກທະວີບ ຈາກຂໍ້ມູນຂອງອົງການທີ່ດູແລກ່ຽວກັບງານດ້ານໄພພິບັດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດລະບຸໄວ້ວ່າ ໃນອະນາຄົດຈະເກີດສະພາວະດ້ານພູມິອາກາດຂອງໂລ ກ ເມືອງໃຫຍ່ໆຕາມຊາຍທະເລຈະຖືກນ້ຳຖ້ວມ ສ່ວນຂອງປະເທດໄທກໍໄດ້ຮັບການເຕືອນເລື່ອງນີ້ ມີຂ່າວຫຼາຍຄັ້ງວ່າ ກຸງເທບຈະຖືກນ້ຳຖ້ວມ ແລະເມືອງຊາຍຝັ່ງໃນອ່າວໄທອາດຈະປະເຊີນກັບວິກິດຕະກ ານຈາກພາຍຸທີ່ຈະຫອບເອົານ້ຳທະເລພັດຂຶ້ນຝັ່ງ ຂະນະທີ່ຊາຍຝັ່ງໃນຫຼາຍແຫ່ງຂອງຫຼາຍປະເທດຖືກນ້ຳທະເລກັດເຊາະທຳລາຍເສຍຫາຍ ຂ່າວຄາວເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວກໍງຽບຫາຍໄປ ຈົນວ່າຈະເກີດເ ຫດການບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນກ່ອນ ສະຫຼຸບແລ້ວກໍຄື ເຮົາກໍພາວະນາຫວັງຢ່າໃຫ້ມີສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນໃນບ້ານເມືອງຂອງເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນບັນທຶກຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ກ່າວເຖິງນ້ຳຖ້ວມໂ ລກໄວ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໂລກປ່ຽນສະພາບທາງພູມິສາດຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະຊີວິດຂອງຄົນແລະສັດໄດ້ຖືກທຳລາຍຈົນໝົດສິ້ນ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນຄັ້ງນັ້ນມີສາເຫດມາຈາກການທີ່ມະນຸດໄດ້ທຳບາບ ຫັນໄປໃນທາງຊົ່ວ ເ ຄົ້າຄວາມຄິດຂອງມະນຸດໃນສະໄໝນັ້ນໂນ້ມອຽງໄປໃນທາງທີ່ຊົ່ວຊ້າ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງເຫັນວ່າບາບຂອງມະນຸດມີມາກມາຍ ເຮົາມາເບິ່ງວ່າຄົນໃນສະໄໝນັ້ນປະພຶດຕົວຢ່າງຢ່າງໃດ ຈົນພຣະເຈົ້າຕັດສິນພຣະ ໄທທຳລາຍຄວາມບາບຄວາມຊົ່ວທັງຫຼາຍທັງປວງເສຍ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກເອົາໄວ້ວ່າ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດມີຫຼາຍຢູ່ເທິງແຜ່ນດິນ ແລະຊົງເຫັນວ່າ ເຄົ້າຄວາມຄິດໃນໃຈທັງໝົດຂອງຄົນ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີໄດ້ບັນທຶກໄວ້ວ່າ ຄວາມຊົ່ວຮ້າຍຂອງມະນຸດມີມາກມາຍຢູ່ເທິງຜືນແຜ່ນດິນ ແລະຊົງເຫັນວ່າເຄົ້າຄວາມຄິດໃນໃຈທັງໝົດຂອງເຂົາລ້ວນເປັນເລື່ອງຊົ່ວຮ້າຍຕະຫຼອດເວລາ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຈະເຫັນວ່າຄົນໃນສະໄໝນັ້ນທຳຄວາມຜິດແຕ່ບໍ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກສະໄໝນີ້ເລີຍ ຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ໃນສະໄໝຂອງພຣະເຢຊູ ພຣະອົງໄດ້ໃຊ້ເລື່ອງລາວຂອງນ້ຳຖ້ວມໂລກສັ່ງສອນປະຊາຊົນເຊິ່ງວ າລະສຸດທ້າຍຂອງໂລກວ່າ ໂລກຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບດຽວກັນ ເພາະວ່າໃນສະໄໝຂອງໂນອາເຄີຍເປັນຢ່າງໃດ ເມື່ອບຸດມະນຸດສະເດັດມາກໍຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ ເພາະວ່າກ່ອນວັນນ້ຳຖ້ວມນັ້ນ ຄົນທັງຫຼາຍພາ ກັນກິນດື່ມກັນ ສົມລົດກັນ ແລະຍົກໃຫ້ເປັນສາມີພັນລະຍາກັນ ຈົນເຖິງວັນທີ່ໂນອາເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເຮືອໃຫຍ່ ແລະນ້ຳຖ້ວມກວາດເອົາພວກເຂົາໄປທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ທັນໄດ້ຮູ້ຕົວຢ່າງໃດເລີຍ ເມື່ອບຸດມະນຸດສະເດັ ດມາກໍຈະເປັນຢ່າງນັ້ນ ຈາກພຣະດຳລັດຂອງພຣະເຢຊູເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍມະນຸດໃນໂລກຈະປະພຶດຕົວຢ່າງດຽວກັນກັບຄົນໃນສະໄໝຂອງໂນອາ ທີ່ພວກເຂົາບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ບໍ່ມີສິນທຳ ພວກເຂົາບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຄຳຕັກເຕືອນຂອງພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ຫັນກັບຈາກສິ່ງທີ່ຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເຮືອໃຫຍ່ຂອງໂນອາ ໃນທີ່ສຸດຫາຍະນະກໍເກີດຂຶ້ນກັບຄົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ມີໃຜລອດແມ້ແຕ່ຄົນດຽວ ຍິ່ງກວ່ ານັ້ນ ພວກເຂົາບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງຄຳຕັກເຕືອນຂອງພຣະເຈົ້າ ໃຫ້ຫັນກັບຈາກສິ່ງຊົ່ວຮ້າຍ ແລະ ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນເຮືອຂອງໂນອາ ໃນທີ່ສຸດຫາຍະນະກໍເກີດຂຶ້ນກັບຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີໃຜລອດແມ້ແຕ່ຄົນດຽວ ເລື່ອງລາ ວຂອງເຮືອໂນອາ ແລະ ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງມະນຸດເປັນອຸທາຫອນສອນເຮົາທັງຫຼາຍວ່າ ເມື່ອໃດທີ່ເຮົາຫັນຫຼັງໃຫ້ແກ່ຄວາມດີ ຫັນຫຼັງໃຫ້ແກ່ຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ຄຳເຕືອນຂອງພຣະອົງ ມະນຸດຈະ ດຳດິ່ງລົງໄປສູ່ຄວາມພິນາດ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີ້ ເຫດການຈະດີກວ່າໃນສະໄໝຂອງໂນອາ ຫຼື ບໍ່ ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບແລ້ວ ເຮົາບໍ່ມີອັນໃດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ນອກຈາກສະໄໝນັ້ນຄົນຈະມີໜ້ອຍ ພຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ ຄຳຕອບແລ້ວ ເຮົາບໍ່ມີອັນໃດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ນອກຈາກສະໄໝນັ້ນຄົນຈະມີໜ້ອຍກວ່າ ວິທະຍາການຄວາມຮູ້ຕ່າງໆບໍ່ກ້າວໜ້າເໝືອນກັບທຸກວັນນີ້ ບາບຫຼາຍຢ່າງອາດຈະບໍ່ເໝືອນກັນ ແຕ່ຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງ ແລະ ກ ານຂັດຂືນເໝືອນກັນນັ້ນແຫຼະ ສະໄໝນັ້ນພຣະເຈົ້າຊຳລະໂລກນີ້ດ້ວຍນ້ຳ ສະໄໝນີ້ ຫຼື ອະນາຄົດ ພຣະເຈົ້າຈະຊຳລະໂລກນີ້ດ້ວຍອັນໃດ ເຮົາມາຟັງຄຳທຳນາຍຂອງພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີກັນຕໍ່ໄປ ໂດຍນ້ຳນັ້ນເ ອງ ໂລກໃນເວລານັ້ນກໍໄດ້ຖືກທຳລາຍໄປດ້ວຍນ້ຳຖ້ວມ ຟ້າ ແລະ ແຜ່ນດິນໃນປັດຈຸບັນກໍເກັບຮັກສາໄວ້ສຳລັບໄຟ ຖືກເກັບໄວ້ຈົນກວ່າຈະເຖິງວັນພິນາດ ແລະ ວັນພິພາກສາ ວັນຫາຍະນະຂອງບັນດາຄົນອະທ ຳ ແມ່ນແລ້ວ ທ່ານຜູ້ຟັງ ໂລກຈະຕ້ອງຖືກພິພາກສາ ແລະ ປັບໂທດ ເພາະບາບຂອງຊາວໂລກ ແລະ ຈາກນັ້ນຈະຖືກທຳລາຍດ້ວຍໄຟ ເພື່ອຊຳລະລ້າງໂລກນີ້ເສຍໃໝ່ ໃນສະໄໝຂອງໂນອາ ຄົນທີ່ຂຶ້ນໄປຢູ່ເທິງເຮື ອລອດພົ້ນຈາກຫາຍະນະໃນຄັ້ງນັ້ນ ໃນຍຸກສຸດທ້າຍນີ້ ສິ່ງທີ່ປຽບສະເໝືອນເຮືອກໍຄືພຣະເຢຊູຄຣິດ ພຣະອົງຜູ້ໄດ້ຍອມສະຫຼະຊີວິດແທນຄວາມຜິດບາບຂອງຊາວໂລກ ຊົງພ້ອມທີ່ຈະຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາທຸກຄົນ ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີກ່າວວ່າ ພຣະອົງບໍ່ຊົງປະສົງໃຫ້ໃຜພິນາດໄປເລີຍ ແຕ່ຊົງປະສົງໃຫ້ທຸກຄົນກັບໃຈໃໝ່ ນີ້ຄືຂ່າວດີສຳລັບທຸກຄົນໃນໂລກນີ້ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບ ຊີວິດລອດ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຊີວິດ ພຣະອົງບໍ່ຊົງປະສົງໃຫ້ໃຜພິນາດເລີຍ ແຕ່ຊົງປະສົງໃຫ້ທຸກຄົນກັບໃຈໃໝ່ ນີ້ຄືຂ່າວດີສຳລັບທຸກຄົນໃນໂລກນີ້ ແລະ ເປັນການຊ່ວ ຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຊີວິດ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ ຊີວິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຕາຍຂອງພຣະເຈົ້າ ພຽງແຕ່ເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວ ແລະ ເ ປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ຈະໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຊີວິດໃໝ່ ຊີວິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຕາຍຂອງພຣະເຈົ້າ ພຽງແຕ່ເຮົາເຊື່ອພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ ແລ້ວເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັ ງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

P O R E 298186 ຫຼືອີເມວມາກໍໄດ້ທີ່ lao@awr.org l a o @ a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ